ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບນາງທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັກສຶກສາ 5 ຄົນຈາກ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຮວມທັງທ້າວບຸນມີ ສີບຸນເຮືອ ງ ນາງສິລິໄພທູນ ໄຊຍະມົງຄຸນ ນາງມະນິດຕາ ເຕົາສຸວັນ ແລະ ນາງຈິນຕະນາພອນ ແກ້ວວິຈິດ ອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 75 ຄົນຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໂຄງການຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມ ຈາກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ມາທັດສະນະສຶກສາເປັນເວລາ 5 ອາທິດ ຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາ ທອງວອນໄດ້ມາສຶກສາສັງເກດການເບິ່ງການບໍລິຫານລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ສະມາຄົມຕ່າງ ໆ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນວັນທ້າຍສັບປະດາຢູ່ກັບຄອບຄົວຊາວອາເມລິກັນທີ່ໃຫ້ຄວາມອຸປະຖຳ ຢູ່ເມືອງ Decatur ລັດ Georgia ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທອງວອນເປັນຍິງສາວທີ່ວ່ອງໄວ ແ ລະ ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ສຳເລັດປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນປີ 2005 ຝ່າຍສັງຄົມວິທະຍາ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ທອງວອນໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດຝ່າຍອາຫານ ແລະ ກ ານກະເສດ ຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ຈົນເຖິງເທົ່າປັດຈຸບັນ ພື້ນຖານການສຶກສາໄດ້ກາຍມາເປັນຈຸດນຳພາໃຫ້ທອງວອນສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ການບໍລິຫານ ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ນຳພາທອງວອນມາສູ່ການອົບຮົມທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໂຄງການລິເລີ່ມຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ ປີ 2013 ໂດຍການກໍ່ຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 18-25 ປີ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງອາຍຸບໍ່ກາຍ 35 ປີ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານເພີ່ມພູນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ການສຶກສາ ແລະ ພົວພັນກັບພົນລະເມືອງໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ໆສຳຄັນຄື ການສຶກສາສ່ວນຮ່ວມປະຊາຄົມ ອະນຸລັກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານປະຊາຄົມ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ນອກນັ້ນ ບັນດານັກສຶກສາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຕ່ າງໆຢ່າງໃດ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕີຄວາມໝາຍການພົວພັນຂອງພົນລະເຮືອນ ສຶກສາການພັດທະນາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ການເປັນພົນລະເມືອງ ການສ້າງສັງຄົມ ພັດທະ ນາເສດຖະກິດ ຮາກເຫງົ້າການເຄື່ອນໄຫວ ຜູ້ນຳການເມືອງ ແລະ ການອາສາສະໝັກ ບັນດານັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີໂອກາດໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳສັງຄົມ ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັ ງຜົນກຳໄລ ໃນທີ່ສຸດບັນດານັກສຶກສາໄດ້ມາສະຫຼຸບການຢ້ຽມຢາມຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ເພື່ອຕິດຕາມກ່ຽວກັບໂຄງການອົບຮົມດັ່ງກ່າວ VOA ໄດ້ສຳພາດນາງທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໜຶ່ງໃນຈຳ ນວນນັກສຶກສາ ສປປ ລາວ 5 ຄົນ ເຊິ່ງນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດ ຄວາມເປັນມາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ VOA ດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ທອງວອນ ສໍສຳພັນ ຢູ່ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັ ນນີ້ນ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃສ ປັດຈຸບັນນີ້ນ້ອງເຮັດວຽກ ເອີ ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຈົ້າ ນ້ອງເຮັດວຽກນີ້ມາດົນແລ້ວບໍ ເຮັດວຽກໂຕນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນກໍເປັນເວລ າ 4 ປີປາຍນ້ອຍໜຶ່ງ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຂອງນ້ອງແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໜ້າທີ່ຂອງນ້ອງໂດຍລວມແມ່ນເວົ້າເລື່ອງແຜນການເນາະ ວ່າໄທເຮົາຊິມີການວາງແຜນວາງລະບຽບແນວໃດ ໃນການຊີ້ນຳລວມວຽກແ ກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກມະຫາພາກຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດຢູ່ຫັ້ນນະ ຢູ່ສູນກາງເນາະ ແຕ່ເຮົາເປັນພວກສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃຫ້ກັບບັນດາອົງການ ຫຼືວ່າບໍລິສັດທີ່ເ ຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂະແໜງໂຕນີ້ ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການສອບເສັງເອົາທຶນທີ່ກຳກັບໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທອງວອນໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Young Southeast Asia Leader Initiative ນີ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາຢາກສ້າງ network ກັບບັນດາຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມອື່ນໆ ຈາກອີກ 10 ປະເທດນະ ນຳກັນຫັ້ນ ໂຄງການໂຕນີ້ຖືວ່າເປັນໂຄງການທີ່ວ່າເໝາະສົມ ເປັນໄລຍະສັ້ນທີ່ວ່າມີ ມີຈຸດປະສົງສ້າງທັກສະການເ ປັນຜູ້ນຳໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມພ້ອມໃນການພັດທະນາປະເທດຂອງໂຕເອງຫັ້ນນະ ລະນ້ອງຄິດວ່າໂຕນີ້ມັນສຳຄັນສຳລັບໄທເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອີ ໄດ້ໄປສະໝັກຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2014 ເ ດືອນ 12 ເດືອນ 2 ເພິ່ນຕິດຕໍ່ມາວ່າ ອັນ ຟອມຂອງເຮົາ ອັນ ຜ່ານ ລະເພິ່ນຢາກສຳພາດຫັ້ນນະ ແລະ ໄທເຮົາກໍມີການສຳພາດອີ່ຫຍັງຮຽບຮ້ອຍ ລະກະເພິ່ນກະ ອັນນະ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າໄທເຮົາຫັ້ນຖືກເລືອກ ເຈົ້າ ບັ ນດານັກສຶກສາຈາກ 10 ປະເທດ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ແຈກຢາຍກັນອອກໄປສຶກສາຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດເປັນເວລາ 5 ອາທິດ ເຊິ່ງແລ້ວແຕ່ຂະແໜງ ການອົບຮົມທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເອົາ ສ່ວນນາງທອງວອນໄດ້ເລືອກເອົາການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງມາຕົກຢູ່ເມືອງດີເຄເຕີ ລັດຈໍເຈຍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທອງວອນໄດ້ ເລົ່າປະສົບການສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ຂອງພວກນ້ອງມັນຈະເວົ້າເລື່ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຫຼືວ່າ civic engagement ຫັ້ນເນາະ ພວກເຮົາຈະໄປເບິ່ງເລື່ອງ ອັນນາ ຫົວຂໍ້ ອັນ ມັນແທ້ໆລະແມ່ນ ອັນ ການຄຸ້ມຄອງ ການບໍລິຫານ ກາ ນດຶງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເມືອງຂະເຈົ້າຫັ້ນນະ ລະ ອັນ ຂອງອີກ 3 ຄົນຫັ້ນຈະເວົ້າເລື່ອງການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງດີເຄເຕີຢູ່ໃນລັດ ອາ ຈໍເຈຍ ພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ເມືອງນັ້ນແມ່ນເມືອງຄົນຜິວດຳແມ່ນບໍ ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ ອັນ ປະຊາກອນຄົນຜິວດຳແມ່ນກວມ 90% ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ເຫຼືອແຕ່ 10% ເນາະ ດຽວນີ້ແມ່ນ ອັນນາ ຄົນສ່ວນຫຼາຍລະແມ່ນຄົນຂາວ ເຈົ້າ ເວລານ້ ອງມາຢູ່ຫັ້ນ ນ້ອງພັກຢູ່ໃສ ຕອນນ້ອງໄປຫັ້ນ ໄລຍະ ອັນ ວັນຈັນຮອດວັນສຸກຫັ້ນ ພວກເຮົາຈະພັກຢູ່ໂຮງແຮມເນາະ ວັນ ວັນພັກສຸກເສົາຫັ້ນນະ ພວກນ້ອງໄປພັກຢູ່ ອັນ ນຳເຮືອນຄົນອາເມລິກາ ໂອ ເພິ່ນຮັບຕ້ອນ ເຈົ້ າ ແບບວ່າເຮັດເປັນໂຮມສະເຕຫັ້ນນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ວັດທະນະທຳ ອັນນະ ຄົນອາເມລິກາກິນຢູ່ແນວໃດ ໃຊ້ຊີວິດແນວໃດ ລະຄັນຊິຮຽນໂຕນີ້ແທ້ຈັ່ງຕ້ອງເຂົ້າເຮືອນເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າແນວນັ້ນ ເດ ລະກະ ກະແມ່ນອີ່ຫຼີ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດນຳເພິ່ນ ນັ່ງລົມກັນແບບສະບາຍໆ ລະເຮົາກະໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳຂະເຈົ້າຫຼາຍ ມັນບໍ່ ມັນແບບວ່າມັນ ມັນບໍ່ເປັນທາງການ ລະມີຫຍັງເຮົາກໍຖາມໄດ້ ມີຫຍັງຫັ້ນນະ ຄື ຄືເປັນການຮຽນຮູ້ນອກໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ ເຈົ້າ ມັນມີ 3 ຄອບຄົວ ທີ່ວ່າໃຫ້ເຮົາ ເພາະວ່າແຕ່ລະອາທິດພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນເດ ທິດທຳອິດຫັ້ນແມ່ນຄົນໂສດເນາະ ທິດທີ 2 ກະແມ່ນອັນນ່າ ແມ່ນອັນນ່າ City Commissioner ເພິ່ນກະ ແບບວ່າມີຜົວຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລູກ ລູກເພິ່ນແມ່ນອອກເຮືອນໝົດແລ້ວ ລະກະອາທິດສຸດທ້າຍກະແມ່ນລຸ້ນອັນນ່າ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ເຈົ້າ ເປັນ 3 ລຸ້ນເລີຍ ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປຢູ່ນຳ ເລື່ອງອາຫານການກິນເດ ເປັນຈັ່ ງໃດ
ທຳອິດກໍຍາກເນາະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ລຶ້ງກິນ ລະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກະມີປະສົບການ ແບບວ່າເຮົາກະເຄີຍເດີນທາງຕະຫຼອດຫັ້ນນະ ລະກະໄດ້ ໄດ້ອົດກິນຫັ້ນແຫຼະເນາະ ມັນ ມັນບໍ່ເຜັດບໍ່ເຄັມຄືອາຫານເຮົາ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍລະກະ ກະຢູ່ລອດວ່າຊັ້ນນ່າ ຢູ່ ໃນຕອນທ້າຍສຸດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມ ພົບພໍ້ ສະຫຼຸບຜົນງານ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຊຶ່ງທອງວອນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ໂຄ ແຕ່ວ່າອາທິດສຸດທ້າ ຍກ່ອນທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະກັບບ້ານຫັ້ນ ພວກເຮົາມາພົບກັນຢູ່ ອັນນ່າ ນະຄອນຫຼວງ ອັນນ່າ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຫັ້ນເນາະ ມາຮ່ວມກິດຈະກຳ ອັນ Fellow Congress ຫັ້ນ ລະພວກເຮົາກະມີໂອກາດໄດ້ພົບ ພົບຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຄົນມາ ຈາກອາຊີດອກ ຫຼາຍໆຄົນມາຈາກ ທັງໝົດ 43 ປະເທດ ມີທັງໝົດ 222 ຄົນ ເຈົ້າ ມາພົບກັນ ມາແລກປ່ຽນ network ມາຮູ້ຈັກກັນ ວ່າຈັ່ງຊັ້ນເທາະ ເຈົ້າ ທອງວອນໄດ້ເດີນທາງມາເຫັນສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນເທື່ອທຳອິດ ໄດ້ ໄປສັງເກດການອົບຮົມຢູ່ເມືອງດີເຄເຕີ ລັດຈໍເຈຍ ພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທອງວອນໄດ້ຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີທ່ານ ມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ ນັກເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ກໍ ໄດ້ເດີນທາງມາພົບພໍ້ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທອງວອນໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ Thongvone Sosamphan is here from Laos where is the ທອງວອນ ສໍສຳພັນ ໄດ້ມາຢູ່ທີ່ນີ້ ຈາກລາວ ຢູ່ໃສ ເຊີນລຸກຂຶ້ນ ນາງມານີ້ຈາກລາວ ທີ່ນະຄອນອັດແລນຕາ ນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີ ແລະ ສູນກາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໄວ້ອາໄລ ແກ່ມື້ລາງອາຈານ ດຣ. ມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ ນາງໄດ້ປະທັບໃຈໃນຄຳເວົ້າອັນໜຶ່ງຂອງ ດຣ. ຄິງ ທີ່ກ່າວວ່າ ຄຳຖາມທີ່ມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດກໍຄື ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມອື່ນໆ ແລະ ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງຄິດເຖິງຄວາມຈິງຂອງຄວາມໝາຍການເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ນາງໄດ້ຂຽນໄວ້ຢ່າງງົ ດງາມ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ ການນຳພາມີຢູ່ໃນໂຕຂອງທ່ານເອງ ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ນຳໄດ້ ເພາະວ່າທຸກຄົນສາມາດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ໄດ້ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະລິນຍາຈາກມະຫາວິທ ະຍາໄລໃນການນຳພາ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຮູ້ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກໍຄື ຄຸນຄວາມດີທີ່ເຕັມອົກເຕັມໃຈ ແລະ ຈິດວິນຍານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮັກ That's pretty good ດີຫຼາຍ ສ່ວນທອງວອນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃ ດ ທີ່ຈະນຳເອົາການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການທັງໝົດນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວນັ້ນ ນາງກ່າວວ່າ ກ່ອນອື່ນກະ ເຮົາກະຮູ້ສຶກດີໃຈເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ພິເສດດັ່ງກ່າວ ກະອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກະບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດແບບນີ້ ຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າ ອັນທຳອິດທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບຫັ້ນ ມັນຄືຄວາມກ້າຫານເນາະ ຄວາມເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ການຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ຫັ້ນນະ ເຮົາບໍ່ຢາກເອົາແລ້ວ ດຽວນີ້ມັນຢາກໃຫ້ ກັບມາແລ້ວເຮົາ ກະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂຕເອງກ່ອນເນາະ ເພາະວ່າກ່ອນເຮົາຊິໄປບອກຜູ້ອື່ນໃຫ້ປ່ຽນ ເຮົາກະຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງເຮັດເປັນແບບຢ່າງ ອັນທີ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແລ້ວກະເຂົ້າໃຈ ມັນ ມັນແມ່ນອິດສະລະພ າບໃນການອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພາະວ່າອາເມລິການີ້ເປັນ ອັນນ່າ ເປັນ ເປັນບ່ອນທີ່ ທີ່ເຮົາເຫັນໄດ້ກັບຫູກັບຕາວ່າ ພວກເຮົາມະນຸດຊົນຫັ້ນນະ ມີສິດໃນການອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຄືຂ້ານ້ອຍໄດ້ມີໂອກ າດໄປ ໄປເຫັນ ໄປນັ່ງຮ່ວມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຫຼາຍໆອັນ ປະຊາຊົນມາເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າຈະມາເອົາດິນໂຕນີ້ໄປ ອັນນ່າ ໄປສ້າງ ອັນນ່າ ເຮືອນ ເປັນເຮືອນສູງໆບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າສະຖານນີ້ມັນເປັນສວ ນສາທາລະນະ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວຂະເຈົ້າກໍ ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ແລ້ວກະມາ ມາໂຫວດ ມາເວົ້າໃຫ້ຟັງ ມາຊີ້ແຈງໃຫ້ ອັນນ່າ commissioner ຕ່າງໆຫັ້ນນະຟັງ ແລ້ວສຸດທ້າຍແລ້ວ ເພິ່ນກະຍົກເລີກບໍ່ເຮັດ ໝາຍຄວາມວ່າ power of expression ຫັ້ນນະ ຄັ ນ ຄັນເຮົາເຮັດ ຄັນເຮົາເວົ້າ ເຮົາກ້າ ເຮົາກ້າເວົ້າກ້າເຮັດຫັ້ນນະ ເຮົາສາມາດປ່ຽນ ປ່ຽນໄດ້ ເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຊິຈະໄດ້ຮຽນໂຕນີ້ ເຈົ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ ນ້ອງຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນໄດ້ ເຫັນ ແລ້ວກະຊິພະຍາຍາມພັດທະນາຕົນເອງ ແມ່ນບໍ ເພື່ອວ່າຊິໄດ້ໄປຊ່ອຍປະຊາຄົມລາວຂອງເຮົາ ນ້ອງຄິດວ່າເລື່ອງນີ້ກະຊິເຮັດໄດ້ຍາກບໍ
ທຳອິດ ເອີ ກະອາດຈະເປັນການຍາກເນາະ ແຕ່ວ່ານ້ອງເຊື່ອວ່າ ຄັນເຮົາຄິດວ່າມັນຍາກແລ້ວຫັ້ນນະ ມັນກະຊິຍາກຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຕ້ອງ ອັນ ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງຄິດວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນວ່າເ ຮົາເຮັດໄດ້ ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ແລ້ວກະຄວາມຈິງໃຈ ແລ້ວຄ່ອຍໆ ແລ້ວໝູ່ ໝູ່ທາງຂ້າງ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ກະຊິເຫັນວ່າເຮົາມີຈິງໃຈ ມີຈຸດປະສົງດີ ແລ້ວຂະເຈົ້າກໍຈະຟັງ ແລ້ວກະເກີດຄວາມຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ ວ່າ ຈັ່ງຊັ້ນເທາະ ຊິວ່າຍາກບໍ່ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົາເອງ ຄັນເຮົາຄິດວ່າງ່າຍ ມັນກໍງ່າຍ ກະຄິດວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ ກະເຮັດໄດ້ ຄັນເຮົາບອກໂຕເອງວ່າ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ສຸດ ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມ ແຕ່ວ່າເຮົາແພ້ແລ້ ວເດ ເຮົາເສຍແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ ນັ້ນແມ່ນການສຳພາດນາງທອງວອນ ຈາກ ສປປ ລາວ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ ວີໂອເອ